SBS Radio ລາວ ນີ້ແມ່ນຄຳເລັກ ທອງວິລຸຍ ທີ່ພາກລາຍການພາສາລາວ ນະທີ່ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ SBS Radio ເຮໂລທຸກໆທ່ານ ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນການປັບໃຫ້ທັນການກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີຍ ສຳລັບລາ ຍລະອຽດແທ້ໆ ໃຫ້ກົດອ່ານ ແລະ ກົດຄົ້ນຫາ ຢູ່ໃນບົດຂຽນໃນຫົວຂໍ້ເລື່ອງ ອັບເດດໂຄວິດ-19 ສອງສ່ວນສາມຂອງກໍລະນີໃໝ່ເປັນໂຄວິດ-19 ໃນ New South Wales ມີອາຍຸອ່ອນກວ່າ 40 ປີ ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນອັບເດດກ່ຽວກັບໂຄໂຣນາໄວ ຣັສໃນປະເທດ Australia 31 ກໍລະກະດາ 2021 ສຳລັບທ່ານ ຈຳນວນຄົນເປັນໂຄວິດຍັງມີຫຼາຍຢູ່ຕໍ່ໄປໃນ South Western ແລະ Western Sydney Victoria

ຈາກ South Western Sydney Brad Hazzard ລັດຖະມົນຕີສາທາລະນະສຸກລັດ New South Wales ເວົ້າວ່າ ສອງສ່ວນສາມຂອງກໍລະນີໃໝ່ເປັນຄົນທີ່ອ່ອນກວ່າ 40 ປີ ເມື່ອທີ່ 6 ຄົນຢູ່ໃນການດູແລອັນໜັກໜ່ວງເປັນຄົນໃນໄວຊາວ ໃນລັດ Victoria Victoria ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃ ໝ່ 2 ຄົນຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງ ທັງສອງມີສາຍພົວພັນເຖິງການລະບາດຂອງປັດຈຸບັນ ແຕ່ຄົນດຽວເທົ່ານັ້ນຢູ່ໃນຄວາຣັນທີນ ເມື່ອຍັງຕິດແປດກັນໄດ້ຢູ່ Martin Foley ລັດຖະມົນຕີສາທາລະນະສຸກລັດ Victoria ເວົ້າວ່າ ໃນໄລຍະອັນໜ້ ອຍທີ່ສຸດລະຫວ່າງ 2 ໂດສຂອງຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 Pfizer ຈະຖືກຕໍ່ອອກຈາກ 3 ໄປເປັນ 6 ສັບປະດາ ໃຫ້ກົດອ່ານ Covid Safe Measures ຂອງປັດຈຸບັນ ໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ ທົ່ວອົດສະຕຣາເລຍ ພາຍຫຼັງທີ່ມີ 6 ຄົນເປັນ Delta ເຂດການປົກຄອງທ້ອງ ຖິ່ນ 11 ເຂດ ໃຫ້ກົດເບິ່ງ Local Government Area in South East Queensland ຈະເຂົ້າສູ່ລັອກດາວ 3 ມື້ ຈາກແຕ່ 4 ໂມງແລງຂອງມື້ນີ້ ສະມາຄົມການແພດອົດສະຕຣາເລຍສະໜັບສະໜູນຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 AstraZeneca ເພື່ອກະຕຸ້ນຈຳນວນການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ -19 Tasmania ຈະປິດຊາຍແດນຂອງຕົນສຳລັບ South East Queensland ຈາກແຕ່ 4 ໂມງແລງຂອງມື້ນີ້ ຄວາຣັນທີນ ການເດີນທາງ ຄລີນິກການກວດ ແລະ ເບ້ຍ Pandemic Disaster Payment ຄວາຣັນທີນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການກ່ຽວກັບການກວດຖືກຄວບຄຸມ ແລະ ບັນຍັ ດໂດຍລັດຖະບານຂັດລັດ ແລະ Territory ຖ້າຫາກທ່ານຢາກເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ ທ່ານສາມາດຮ້ອງຂໍອອນລາຍສຳລັບການຍົກເວັ້ນໃຫ້ ໃຫ້ກົດອ່ານກົດຫາສຳລັບຂໍ້ມູນຕື່ມອີກກ່ຽວກັບຫຼັກການເພື່ອອອກໄປຈາ ກອົດສະຕຣາເລຍ ມີວິທີການຊົ່ວຄາວສຳລັບຖ້ຽວບິນສາກົນທີ່ຖືກລື້ມພິຈາລະນາເບິ່ງເປັນປະຈຳໂດຍລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ປັບໃຫ້ທັນການ ຢູ່ທີ່ເວັບໄຊ Smart Traveller ມີຂ່າວ ແລະ ຂໍ້ມູນຫຼາຍກວ່າ 60 ພາສາ ຢູ່ ນະທີ່ sbs.com.au ຂີດທັບ coronavirus ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ເປັນພາສາຂອງທ່ານ ນະທີ່ COVID-19 vaccine in your language ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງການແປຂອງ New South Wales Multicultural Health Communication Service ໃນຫົວຂໍ້